SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ທີ່ Facebook ປະກາດກ່ຽວກັບການປັບໃຫ້ທັນການ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວິກຕໍເຣຍລັອກດາວອີກ 7 ມື້ ຕໍ່ຈາກກ່ອນນີ້ 5 ມື້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນວັນທີ 19 ກໍລະກະດາ ເຖິງ 98 ຄົນ ໂດ ຍມີ 20 ຄົນຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນ Services New South Wales ຮັບເອົາການຮ້ອງຂໍເອົາເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອ ການລັອກດາວສຳລັບທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer 1 ລ້ານໂດສ ມາຮອດມາເຖິງອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວ ເພື່ອກະຕຸກກະຕຸ້ນການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ການລັອກດາວວິກຕໍເຣຍນັ້ນບໍ່ສຸດສິ້ນໃນຄືນວັນອັງຄານທີ 20 ກໍລະກະດາ ຕາມກະວາງໄວ້ ແຕ່ຖືກຕໍ່ດົນນານຕື່ມຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລ ະກະດາ 2021 ໃນເວລານີ້ໃນຄວາຣັນຕີນ ແລະ ການຖືກກັກໂຕຢູ່ມີຄົນ 15,800 ຄົນທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍມີບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 250 ຫົນແຫ່ງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ນະທີ່ coronavirus.vic.gov.au ຂີດ ທັບ exposure sites ໃນວັນທີ 19 ແລ້ວນີ້ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 98 ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ ກັບມີສອງສ່ວນສາມກໍລະນີຖືກພົບເຫັນເປັນຢູ່ໃນ South West Sydney 61 ລາຍມີສາຍພົວພັນກັນກັບບ່ອນທີ່ຮູ້ວ່າເປັນຢູ່ແລ້ວ ບໍ່ເກີດຂອງ 37 ລາຍຍັງຖືກ ສືບສວນຢູ່ ມີຊາວລາຍຈາກກໍລະນີໃໝ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອທີ່ຍັງຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຊອກເບິ່ງບ່ອນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ນະທີ່ nsw.gov.au ຂີດທັບ ໂຄວິດ-19 ຂີດທັບ latest ຂີດ news ຂີດ and ຂີດ updates hashtag NSW ໂຄວິດ ຂີດ 19 case ຂີດ locations ລັອກດາວໃໝ່ ທີ່ບົ່ງວາງ ໃສ່ຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ມີດ້ວຍການຕໍ່ງາມວຽກງານການກໍ່ສ້າງທຸກຢ່າງ ແລະ ປິດຮ້ານຄ້າອັນບໍ່ຈຳເປັນ ຮ່ວມດ້ວຍຊຸບເປີມາເກັດ ຮ້ານຂາຍຢາ ທະນາຄານ ແລະ ຮ້ານຂາຍສຸລາ Services New South Wales ເປີດຮັບເອົາການຂໍເອົາເ ງິນການຊ່ວຍເຫຼືອລັອກດາວໂຄວິດ-19 ສຳລັບທຸລະກິດຂັ້ນນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມດ້ວຍ Small Business COVID-19 Support ແລະ ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອ Small Business Recovery ສາມາດຖືກຮ້ອງຂໍເອົາໄດ້ ການຮ້ອງຂໍຈະຖືກປິດລົງໃນເວລາ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນ ທີ 13 ກັນຍາ 2021 ສຳລັບລາຍລະອຽດຕື່ມອີກໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ services.nsw.gov.au ຂີດທັບ 2021 ຂີດ ໂຄວິດ ຂີດ 19 ຂີດ business ຂີດ grant ຂີດ guidelines ລັອກດາວຂົງແຄວ້ນຊິດນີ ຖືກຕໍ່ດົນນານອອກໄປ ຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳຂອງວັນສຸກທີ 30 ກໍລະກະດາ ໃນວັນທີ 19 ທີ່ຜ່ ານມາແລ້ວນີ້ ໃນທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Queensland ບໍ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈັກຄົນ ຈາກການຕິດແປດກັນໃນຊຸມຊົນ ຄົນເຈັດຄົນໃນກຳປັ່ນສິນຄ້າຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຖືກລັອກດາວໄວ້ຢູ່ທີ່ Fremantle ລັດ Western Australia ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 800,000 ໂດສ ມາຮອດຊິດນີແລ້ວ ແລະ Melbourne ຫຼາຍກວ່າ 100,000 ໂດສ ບຸນ Eid al-Adha Festival of Sacrifice ເລີ່ມຂຶ້ນມາແລ້ວແຕ່ຄືນວັນທີ 19 ທີ່ຜ່ານມາ ມັນສຳຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ໃນໄລຍະການກາບໄຫວ້ໃນບຸນ Eid al-Adha ໂດຍ ເລືອກກາບໄຫວ້ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ລົບລ້າງການເຕົ້າໂຮມກັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ແລະ ໃຊ້ຜ້າພົມການກາບໄຫວ້ຂອງຕົນເອງ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ